You're with SBS Radio ເສດຖະກິດ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ເປັນຫົວຈິດຫົວໃຈຂອງທຸກໆປະເທດ ມັນປະໃຫ້ປະເທດຄົງຢູ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສປະເທດອື່ນ ຖ້າວ່າເສດຖະກິດບໍ່ດັກບໍ່ດີ ກໍແມ່ນຕ້ອງແບນມືໃສ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຈະເອົ າໂຕຢູ່ລອດໄດ້ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍຈຳຕ້ອງຢືມເງິນຢືມຄຳຈາກຕ່າງປະເທດ ແລ້ວໂດຍຄ່ອຍໆ ແລະ ຊ້າໆ ກັບກາຍເປັນລູກແຫຼ່ງຕີນມືຂອງຕ່າງປະເທດໄປເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ ຫຼືໂດຍກົງເລີຍກໍມີ ເມື່ອມີບັນຫາໃນ ດ້ານການໃຊ້ໜີ້ສິນຄືນ ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນປະເທດທີ່ໃຫຍ່ໂຕໃນດ້ານພົນລະເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ ບັດນີ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີເສດຖະກິດທີ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນນ້ອຍທີ່ສຸດ ນ້ອຍທີ່ ສຸດຕໍ່ແຕ່ຕົ້ນສະໄໝ 90 ເປັນຕົ້ນມາ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍມີເສດຖະກິດຫຼ້າຊ້າດັ່ງດຽວກັນນັ້ນດ້ວຍ ເພາະປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີການຄ້າການຂາຍກັບປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢ່າງມາ ກມາຍ ນີ້ເອງພາໃຫ້ມີຄຳຖາມວ່າ ເສດຖະກິດຈີນທີ່ຫຼ້າຊ້າລົງ ມີຜົນສະທ້ອນໃສ່ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຫຼືບໍ່ ຂໍ້ມູນອັນລ່າສຸດທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປ່ອຍອອກມາໃນວັນທີ 15 ກໍລະກະດາ 2019 ບອກໃຫ້ ຊາບວ່າ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທີ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນ ບັດນີ້ເດີນຊ້າລົງ ຫຼຸດລົງໄປຢູ່ໃນຂັ້ນ 6.2 ເປີເຊັນໃນໄຕມາດທີສອງ ຕົວເລກນັ້ນແມ່ນທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີເສດຖະກິດທີ່ເຕີບໂຕຂຶ້ ນ ຢ່າງອ່ອນແອທີ່ສຸດໃນໄລຍະຫຼາຍກວ່າ 27 ປີທີ່ຜ່ານມາ ນີ້ກໍເປັນເຊັ່ນນີ້ໃນເມື່ອທີ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາສົງຄາມກັນໃນດ້ານການຄ້າການຂາຍຢ່າງບໍ່ລົດລະຢູ່ ປະທານາທິບໍດີ ໂ ດນັລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ດີຈາກການທີ່ເສດຖະກິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເດີນຊ້າລົງນັ້ນ ໂດນັລ ທຣຳ ທວິດວ່າ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທີ່ເ ດີນຊ້າໄປຢູ່ໃນລະດັບ 6.2 ເປີເຊັນນັ້ນ ຊີ້ແຈງວ່າດ້ວຍເຫດໃດ ບັດນີ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢາກຕົກລົງກັນກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານປາດຖະໜາວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ໄດ້ທຳລາຍກາ ນຕົກລົງກັນໃນຕອນຕົ້ນໆ

ປໍ ໄດລີໂຕ ອາຈານຂັ້ນສູງໃນດ້ານກົດໝາຍສາກົນນານາຊາດທີ່ໂຮງຮຽນທຸລະກິດ Monash ເວົ້າວ່າ ໂດນັລ ທຣຳ ອາດຈະບໍ່ສາມາດອ້າງເອົາຜົນໄດ້ຜົນດີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ ສຳລັບທີ່ເສດຖະກິດສາທາລະນະລັດປະ ຊາຊົນຈີນເດີນຊ້າລົງນັ້ນ

ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ສິງກະໂປ ທີ່ໄດ້ກະທຳໃນເມື່ອກ່ອນ ກ່ຽວກັບຕົວເລກທີ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເດີນຊ້າລົງ 6.2 ເປີເຊັນນັ້ນ ທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ແຕກຕື່ນຫຍັງ ເ ມົາຊິງຢອງ ໂຄສົກຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຕົວເລກຕ່າງໆນັ້ນ ວ່າແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ມີຄວາມທົນທານ

transition and upgrading without deliberately relaxing the policies for the sake of maintaining a certain speed. ຫຼັກການສຳລັບການພັດທະນາການເສດຖະກິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃຫ້ສົມບູນ ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເພື່ອໄລຍະຍາວຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້ າວ່າ ໂລກນີ້ມີເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສາມາດສຳເລັດຈຸດເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາການຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໃນປີນີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເປັນປະເທ ດທີ່ມອງເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມານັ້ນ ຍ້ອນທີ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເປັນປະເທດການຄ້າອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດກັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ປອ ໄດລີໂຕ ເວົ້າວ່າ The Chinese housing industry

ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແຕ່ Export Council of Australia ເວົ້າວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ຈະຫຼຸດຕ່ຳລົງນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຫ່ວງໃຍນຳ ແລະ ທ່ານ Heath Baker CEO ຂອງ Export Council of Australia ເວົ້າວ່າ What you got to remember is that while it's a slower growth rate than you know has has happened over the last couple of decades it's still compared to almost any other country um, a very high growth rate so 6.2 percent growth year on year is, is very strong um, granted it's not as strong as the 9 percent thing a few years ago but it is still a in absolute dollar terms a really big ການເຕີບໂຕໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ບໍ່ມີຢູ່ຕໍ່ໄປໃນຄວາມໄວທີ່ເຄີຍມີມາ ທ່ານ ກໍເວົ້າວ່າ ຊັບພະຍາກອນຂອງອົດສະຕຣາເລຍ ເຊັ່ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການສຶກສາ ເປັນສິ່ງທີ່ອີງໃສ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແຕ່ທ່ານກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ We're a long way away from that happening. I mean, it's